ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີ ນັກຮຽນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຄັ້ງກໍຊອກຫາຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າໃນພາກສະໜາມທີ່ພວກເຂົາກຳລັງສຶກສາຢູ່ ແນວຄວາມຄິດແມ່ນການສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ສະຖານທີ່ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນນັ ກວິຊາການ ຜູ້ທີ່ຈະສະເໜີແນວຄວາມຄິດສຳລັບຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງ ແຕ່ນັກຮຽນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ ຂ້ອຍຈະສັງເກດວ່າຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນນັກວິຊາການ ຫຼື ຈົບ ການສຶກສາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ ເນື່ອງຈາກວ່າຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບໃນດ້ານຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນທາງປະຕິ ບັດ ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາໂຄງການ ຈະສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຂ້ອຍຕາມລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວທີ່ຂ້ອຍຕິດຢູ່ນີ້ ຄວາມນັບຖືທີ່ດີທີ່ສຸດ ກົນ ເບັນຢາມິນ